اسان جي هن امت جو فرعون ابو جهل آهي، جيئن انهن کان اتي حساب ٿيو ۽ اهي هميشه معجزات جو ۽ دعائن جو انڪار ڪندا رهيا، هتي نبي سائين جي معجزات ۽ دعائن جو اهي انڪار ڪندا رهيا، اتي فرعون جي تباهي ٿي، هتي ابو جهل جي تباهي ٿي لشڪر سميت. حضرت موسيٰ عليه السلام فرعون وٽ سوال پيش ڪيو ان ادوا الي عباد الله الله جي ٻانهن کي آزاد ڪريو. مطالبو اهو هو ته تو بني اسرائيل کي غلام بڻائي ڇڏيو آهي، اسان ٻئي پاسي جا ماڻهو، ٻاهريان ماڻهو، غريب ماڻهو هتي اچي ويا هئاسي، هاڻي اسان کي آزاد ڪريو، مگر فرعون ڪاٿي ٿو ڇڏي، جن ماڻهن جي غلامي هن چکي ڏٺي هئي ۽ خدمتون حاصل ڪيون هيون. اني لڪم رسول امين، چي مان رسول آهيان، بابا هنن کي ڇڏيو قوم کي، ان لا تعلوا علي الله، الله تي چڙهائي نه ڪريو. اني آتيڪم بسلطان مبين جو مان توهان کي سند ٿو پيش ڪريان، معجزات ٿو ڏيکاريان. حضرت موسيٰ عليه السلام کي چيو، ڪهڙو تنهنجو معجزو آهي؟ لٺ اڇلي نانگ ٿي پيو. هٿ بغل ۾ وجهي سڄو مٿي جو ڪري ڪيئي ته هو سج وانگر چمڪي پيو. چيائين ته اجهو هي معجزو. واني عذت بربي وربڪم، مان پناهه ۾ ٿو اچان پنهنجي رب جي پناهه ۾ ۽ توهان جو رب ساڳو اهو. ان ترجمون، هن چيو توکي اسان پٿر سان ماريون. چيائين ته مان الله جي پناهه ۾ آهيان. ڪهڙي جان آهي توهان کي جو مون کي پٿر هڻندؤ؟ مان کي ان ڌمڪيء جي پرواهه ڪانهي. فرعون کي چيو حضرت موسيٰ عليه السلام اهو غلط نه ڳالهايو ان لم تؤمنوا لي فاعتزلون جيڪر توهان ايمان نه ٿا آڻيو، منهنجي ڳالهين تي يقين نه ٿا رکيو، پري ٿي وڃو، بس جان ڇڏيو، باقي وڙهندؤ مون سان ڪهڙي حد ۾؟ ڪو مان توهان جو زيان ته ڪونه ڪيو آهي. توهان کي دعوت ڏني اٿم، ڪو ڌڪ هنيو اٿم، ڪو وڙهيو آهيان جنهن جي مقابلي ۾ توهان ويڙهه ٿا ڪريو. دعوت آهي سو دعوت کي توهان رد ڪيو آهي بس توهان اسان جي وچ ۾ فارغ خطي آهي ڇٽي جان نه مڃو ته نه مڃو وڙهندؤ ڇا جي لاء وان لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه پوء حضرت موسيٰ عليه السلام پنهنجي رب کان دعا گهري ان هؤلاء قوم مجرمون الله هي قوم آهي ڏوهاري هن ڏوهاري قوم ۾ اسان کي اميد نظر نه ٿي اچي تون بادشاهه آهين جيئن چوين تيئن ڪيون الله تعالي فرمائي ته ٺيڪ آهي فاسر بعبادي منهنجي ٻانهن کي راتو واهه ڪڍ ليلا راتو واهه انڪم متبعون لڳندا تهان جي ڪڍ تهان ڪڍ لڳل هوندو ماڻهو ايندو پويون تهان نڪري پوندو اهي مجرم ماڻهو تهان جي لڳندا ڪڍ ٻيو بادشاهه ۽ بادشاهه وارا ۽ لشڪر چوندا هي غلام اسان جا ڀڳا ٿا وڃن جي جن تي اسان جي حڪومت جو سارو ڪارخانا پيا هلندا هيا ڪاشت ٿيندي هي باغ هوندا هيا گهرن جي خدمتون ڪندا هيا انهن کي پڪڙيو هزارين ماڻهو حضرت موسيٰ عليه السلام سان رات جو نڪري پيا پروگرام ٿي ويو پڪو آڌيء جو نڪري پيا ڏينهن جو صبح جو ڏٺن ته گهر خالي فرعون وارن چيو ته موسيٰ عليه السلام هنن کي ڀڄائي ويو وٺو هنن کي ڪاڏي ڪاڏي هر ڪنهن کي خبر ته هيڏي لڳا ڪڍ درياهه جي پاس سمونڊ جي پاسي ڏي واترڪ البحر رهوا تون سمونڊ کي ڇڏي وڃ ٿميل پرواهه ناهي تون هليو وڃ انهم جند مغرقون اهي ٻڏي ويندا اسان چئي ڇڏيو سين ته تون سمنڊ منجهان نڪتو هليو ويندين اچ سهي رڳو سمنڊ تي ته توکي دڳو ڪري ڏيون رستو ٿي ويندو پوء جڏهن حضرت موسيٰ عليه السلام اتي پهتو چيائين سائين اسان کي پويون اچي ويا آهن هيڏو سمنڊ هاڻي ڇا ڪجي الله تعاليٰ فرمايس فاضرب بعصاڪ البحر هن سمنڊ تي لٺ مار وٺي جيئن لٺ هنئي ته فانفلق چيرجي پيو

مصيبت ڏيندڙ عذاب کان، ذليل ڪندڙ عذاب کان، مهين، اهانت کان ورتل. اسان نجات ڏنيسين بني اسرائيل کي عذاب مهين کان. مهين عذاب معنيٰ اهانت ڪندڙ، ذليل ڪندڙ. هڪڙو ٿيندو آهي عذاب، ٻيو وري عذاب ۾ ذلت به هجي، خواري خرابي به هجي عذاب ۾ تمام گهڻي. اهڙو عذاب اسان ڏنوسين. انه ڪان عاليًا من المسرفين، هو هيو حد کان ٽپندڙ ۽ عالي، بلند، متڪبر، متڪبر ۽ حد کان ٽپندڙ، ولقد اخترناهم، اسان انهن کي چونڊيوسين، عليٰ علم علي العالمين، ڄاڻي واڻي جهان جي ماڻهن تي، اسان فرعون کي ۽ بني اسرائيل اگرچه بني اسرائيل ۾ ڪمزوريون به گهڻيون هيون، رب تعاليٰ فرمائي ٿو ته ان زماني ۾ اسان بني اسرائيل کي فضيلت ڏنيسين، ڪي فضائل جزئي انهن ۾ تمام هيا ڀلا. جيڪو انهن فضيلتن جي ڪري پنهنجو عزت رکندا هيا الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته اسان بني اسرائيل کي چونڊيوسين وآتيناهم من الآيات ڪيتريون نشانيون معجزات ما فيه بلاء مبين جنهن ۾ مدد هئي پڌري هتي بلا جي معنيٰ مدد صريح مدد ڪئي سي من ۽ سلويٰ هنن کي ڏنو سي آسمان مئون

پوء اهي ڇهه چشما هيڏانهن ڇهه چشما هيڏانهن کلي پيا، اهي پاڻي پيا پيئن، ماڻهو لٽا ڪپڙا ڌوئن ۽ مٿون ڪڪر سدائين ڇانو. الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته اهڙي هن سان عنايت ڪئي سي ۽ من ۽ سلويٰ هنن وٽ پکي اچن اهي اچي لهن، انهن کي ذبح ڪري پچائي پچائي کائن ۽ رات جو شڪر لهي پئي جبلن ۽ پهاڙن تي ائين مانيء وانگر پٿرجي وڃي، وري پوء اها اتان ڪٽي وٽي پيا کائن. الله تعاليٰ فرمائي ٿو، ايڏا احسان هنن سان اسان ڪيا سين، ظلم کان ڇڏائي، هنن کي جهنگل جي زندگي بخشي سي ته جيئن ڪجهه آزاد ٿين، ذهن هنن جو غلاميء جي چڪر ۾ گرفتار ٿيل آهي، همت هنن ۾ اچي، فوجي زندگي هنن کي ملي. تڏهن اسان هنن کي جهنگلات ۾ رهايو سي، ماحول کان پري ڪري، نبيء جي تعليم هيٺ ته جيئن ڪمزوريون انهن جون هليون وڃن. الله تعاليٰ فرمايو ايڏو اسان احسان ڪيو هنن سان مدد صريح ان هؤلاء ليقولون اجهو هي ٿا چون ان هي الا موتتنا الاولي وما نحن بمنشرين وري هي هاڻي تنهنجا معتبر جيڪي آهن سي ٿا چون ته اسان هي موت بس پهريون ٻيهر اٿنداسين ئي نه مڪي جا مشرڪ وري ائين ٿا چون حضرت موسيٰ عليه السلام جو ذڪر ڪري الله تعاليٰ نبي سائين کي وري موٽائي ٿو سندس مضمون ٻڌائي ته ڏسو جي مڪي مڪرم جي ڪافرن جي حالت

ته ڀئي انهن جا اسان جا ابا ڏاڏا جيئرا ڪري ڏيو ڀلا، هو تبع جي قوم کان وڌيڪ هي ڪو عزت وارا آهن ڇا ڀلا؟ دولت وارا آهن، سرمايه وارا آهن ڇا؟ جو اسان انهن کي زندهه نه ڪيو آهي باقي هنن کي زندهه ڪنداسين، اها ته ڪا ڳالهه ئي ڪانهي، مقصد آهي الله تي اعتماد، جنهن خدا توهان کي پيدا ڪيو آهي اهو ٻيهر توهان کي جيئاريندو. سرڪشي جيڪڏهن آهي ته ان ۾ گهڻي هئي،

هي انهن کان به وڌيڪ معتبر هن جو هاڻي چون ٿا ته اسان کي جيئرو ڪري ڏيکاريو ڪو موئو ته پوء ما خلقنا السماوات والارض اسان آسمان زمين پيدا نه ڪيو آهي وما بينهما جيڪي وچ ۾ لاعبين راند ڪري پيدا ڪيو اٿون ڇا هي آسمان يا راند آ هي زمين جنهن تي گهمندا ٿا وتن يا راند آ وما خلقناهما جيڪي انهن جي وچ ۾ اسان پيدا ڪيو اهو الا بالحق هو حق سان پيدا ڪيو آهي ولڪن اڪثرهم لا يعلمون پر ڪيترا نٿا سمجهن ايڏو وڏو ڪارخانو اجايو آهي بنا ڪنهن حڪمت جي آهي ڇا ان جو ڪو نتيجو نه نڪرندو ڪو حساب ڪتاب نه ٿيندو جيڪو دنيا ۾ مظلوم ٿي ويو بس مظلوم جيڪو ظالم ٿي ويو ظالم جيڪو دنيا جي اندر سخي ٿي ويو بس ان کي بدلو نه ملي جيڪو فقير ٿي ويو ان کي وري الله تعاليٰ امير نه بڻائي آخر اها ڪهڙي ڳالهه آهي هڪڙو اهڙو دور اچڻ وارو آهي جو انهيء ۾ نتيجو نڪرندو. دنيا جي ڪم ۾ هڪڙو ماڻهو اٿي ڪو ڪم ڪري ٿو، جاء ٺاهي ٿو، تنهن جو نتيجو هي آ ته آسائش ڪري ٿو. ڪارخانو ٺاهي ٿو، تنهن جو نتيجو آ ته هي ڪمائي ٿو. زمين پوکي ٿو، ان منجهان فصل کڻي ٿو. دنيا ۾ ڪو به ڪم نتائج سان آهي. توهان ڪهڙي حيثيت رکو ٿا؟ جڏهن توهان جا ڪم نتائج سان آهن، پوء منهنجو هيڏو ڪائنات جو پيدا ڪرڻ بي نتيجي ڪهڙو عقل آ توهان کي؟ بي نتيجي ڪم جي معنيٰ راند. خدا راند ڪندو ڇا ڪنهن سان؟

يوم لا يغني مولي عن مولي مولي ڪو به مالڪ ۽ سنگتي يا ڪو دوست ڪنهن کان ڪفايت نه ڪندو ولا هم ينصرون نه ڪي اهي مدد ڪرايا ويندا الا من رحم الله مگر جنهن تي الله تعاليٰ رحم ڪري انهن تي رحم جيڪڏهن ٿي ويو ته پوء بچاء آهي نه ته ڪا ٻي صورت ڪانهي ڪا الله جي رحم کان سواء ڪا ٻي صورت ئي ڪانهي ڪيئن رحم ٿيندو ڪنهن جو عمل صالح هوندو ڪنهن جي نيڪي هوندي ڪنهن جو چڱو تعلق هوندو، ڪنهن سٺي جماعت سان واسطو رکندو، پوء اتي الله تعاليٰ اهي برڪتون ان جي مٿان نازل ڪندو، ان حسن عقيدي جي ڪري ۽ سهڻي عمل جي ڪري. باقي نه ته اها ته ڪا صورت ئي ڪانهي ڪا جو ماڻهو ايترو آزاد به رهي، الله جو به انڪار، رسول جو به انڪار ۽ جماعت جو، درستيء جو، هر ڳالهه جو، نيڪيء جو انتظار ڪري، پاڻ کي حيوانن واري زندگيء ۾ رکي. ان مان نموت ونحيا اسان مري وينداسين رڳو جيئرون ٿا جيئرا رهون ٿا وما يهلڪنا الا الدهر گردش زماني جي اسان کي ماري ٿي ٻيو ڇاهي ۽ ٻيو ته ڪجهه ڪونهي الله تعاليٰ فرمائي ٿو انهن ماڻهن کي ڪهڙي اميد آهي جي ڪانهي ڪا اميد ته پوء باقي اميد اڳتي جي لاء ڇاجي ٿا رکن پيا ته اسان سان مدد ٿيندي ته مدد به واقعي ڪانه ٿيندي انهن سان جهڙو عقيدو آهي انهن جو نتيجو اهڙو نڪرندو الا من رحم الله مگر جن تي الله رحم ڪري، رحم اهڙن تي ڪيئن ٿيندو انه هو العزيز الرحيم الله تعاليٰ زبردست آهي، ڪنهن جو ڳوجهو ڳجهو ته ڪونهي، نه ڪو ڪنهن جو نرم آهي يا ڪو ضعيف ۽ ڪمزور آهي ۽ رحيم آهي پنهنجن فرمانبردارن تي رحم ڪندو، الله جي رحم جي مرضي آهي جنهن تي رحم ڪري. ان شجرت الزقوم ياد رکو ته هڪڙو وڻ آهي جهنم جي اندر زقوم ان جو نالو آهي طعام الاثيم اهو ٿيندو مجرمن جو کاڌو

پوء هن کي فاعتلوه، پوء هن کي ڌڪيليوس، اليٰ سواء الجحيم، جهنم جي وچ ۾، دري ۾، هڻوس ۾. فرشتن کي حڪم ٿيندو، هي دنيا جي اندر ايتري قدر بي پرواهه ٿي رهيو هو جو هن کي ڪنهن چڱي جي ڳالهه چڱي نٿي لڳي ته حياء جهڙي ڳالهه نه ٿي حياء پئي ڏنو ثم صبوا فوق راسه من عذاب الحميم پوء ان جي سر تي پرچيو گرم ٽچڪندڙ پاڻي وجهوس مٿون جهنم جي باهه ۽ مٿان پاڻي وجهوس ٽچڪندڙ

ان هذا ما ڪنتم به تمترون، هي اها شيء هئي جنهن تي توهان شڪ ڪندا هيا، اها ڳالهه آهي اها، توهان ڪريو اڃا به وڌيڪ شڪ، هاڻي ڏسو، دنيا ۾ تڪڙ پيا ڪن ته اسان کي جيئرو به ڪري ڏيکار، اسان کي جهنم به ڏيکار، ۽ سائين اهو ٿوهر جو وڻ اهو جهنم ۾ باهه ۾ ڪيئن پيدا ٿيندو، پاڻي ٽچڪندڙ وري انهي باهه ۾ ڪيئن بيهندو، سڪي ويندو، ڏاڍا هجي ڪاڏي اجايا سوال ڪندا ها، سو هاڻي هتي سوال ويهي ڪيو ته آهي ڪين نه؟

ووقاهم عذاب الجحيم الله تعالي جهنم جي باهه کان انهن کي وار وار بچائي ڇڏيو فضلا من ربک الله جي احسان ذلک الفوز العظيم اها آهي رب تعالي جي وڏي جي طرفان وڏي ڪاميابي آيل جيڪا توهان کي ملي آهي انما يسرناه بلسانک اي نبي هي قرآن اسان تو کي آسان ڪري ڏنو آهي تون ماڻهن کي پڙهي ٻڌاء ته جيئن ماڻهن کي يقين پيدا ٿئي ۽ ان ڳالهه کي سمجهن بلسانک تنهنجي مادري زبان سان آهي جيئن اهي به سمجهن لعلهم يتذڪرون جيئن نصيحت حاصل ڪن فارتقب تون به انتظار ڪر رستو تون به تڪ پنهنجي انجام جو انهم مرتقبون هو به راهه تڪين ٿا ڏسن ٿا پنهنجي انجام جي ته ڪڏهن پنهنجي انجام تي هر هڪڙو پهچي ٿو الله تعالي فرمايو ته انتظار ۾ رهو هر ڪنهن کي پنهنجو انجام ايندو سامهون هتي سورت دخان پوري ٿي ان کان بعد ٻي حاميم شروع آهي جاثيه.

اهڙو حڪيم الله جي طرفان قرآن نازل ٿيو ان في السماوات والارض لآيات للمؤمنين باقي جيڪڏهن ان ڳالهه کي ڪو سمجهڻ جي ڪري ته منهنجي قدرت جا نشان آسمان ۾ ۽ زمين ۾ رکيل آهن اهي رب جي حقيقت ۽ حيثيت تي ماڻهو جي ذهن کي ڇڪي پهچائين ٿا ان محڪم نظام ۾ جيڪڏهن ڪو شخص غور ڪري ته ضرور ان جي پيدا ڪرڻ واري جي واري جي يقين تائين پهچي

ڪيف لا يدل هذا النظام العجيب الغريب علي الصانع اللطيف الخبير هي جيڪو هيڏو نظام عجيب غريب آ جو عقل حيران آ هڪڙي صانع لطيف خبير الله تعالي جي مٿان دلالت نه ڪندو اهو معمولي ليڏڙو پليت شيء آ سا به اسان کي ٻڌائي ٿي ته هيڏو اٺ هتون لنگهيو آ هيڏي ڪائنات اسان جي ايڏي رب تبارڪ وتعالي الله الاڪبر جي مٿان دلالت نه ڪري عقل آ تنهنجو بدوي جهنگ جو بچو

ڪان لم يسمع ڄڻ ٻڌائين ڪونه اهڙيون آيتون اسان ٻڌايون جو الله جي قدرت جون نشانيون پر هي غرور جي ڪري هن ٻڌي ئي نه ڳالهه کي يعنيٰ هن جي جيڪا شيخي آ هن جي جيڪا وڏيرپ آ اها هن کي قرآن جي مڃڻ لاء تيار نٿي ڪري ۽ اها ڳالهه توهان غور ڪري ڏسندؤ ته هينئر آهي عام موجود آ قرآن ڪنهن کي جيڪڏهن ٻڌائبو نه ته ڄڻ ٻڌائين ڪونه ڪو ڪان لم يسمع ڪان في آذان آذانه وقرا هتي رب تبارڪ وتعاليٰ اها ڳالهه ٿو ٻڌائي، فرمائي ٿو ته توهان کي اسان مٿي بني اسرائيل جي ڳالهه ٻڌائي هئي، هيء جيڪا جاثيه سورت آهي، ان جاثيه سورت ۾ جيڪي الله تعاليٰ بني اسرائيل سان نعمتون ڪيون هيون، پوء اها قوم جڏهن کٽي ختم ٿي، ساريون نعمتون موٽي مسلمانن ڏي آيون، پر شرط هيء آهي ته جيڪي نعمتون جيئن انهن کي مليون تيئن توهان کي ملنديون، انهن کي مليون تورات جي تابعداري تي، توهان کي ملنديون قرآن جي تابعداري تي.

اهو جهاز، اها ٻيڙي، توهان سمونڊ ۾ هلايو، جنهن انچن ۽ جنهن فٽن تي توهان پهرين وقت کان وٺي ڇڪي آ، توهان انهيء حساب تي، انهيء وزن تي توهان ڏسو ته هلي ٿي اچي نه، بشرطيڪ توهان ان ۾ وزن نه وڌايو. الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته اسان پاڻي جو توازن اهڙو بهترين قائم رکيو آ، جو توهان جنهن جهاز کي، پنهنجي ٻيڙي کي، ان جي مٿان تاريو، انهيء وزن سان تاريو، هلندو رهندو. اهو ڏسو ڪيڏو ڪمال آ! اها رب تبارڪ و تعاليٰ جي خاص عنايت آهي، اهڙو ضبط اسان رکيو آهي جو توهان جي جهازن ۽ توهان جي ٻيڙين کي جي تري جي پکيڙ جيترو پاڻي اسان پري نه ڪرايو، تنهنڪري جاء نه ملي ٻيڙيء کي جو اندر ٻڏي وڃي. اهو رکيوسي اسان اصول. فرمائي ٿو ته، اهو مان پنهنجي فضل ۽ احسان سان توهان جي لاء موقعو فراهم ڪيو آهي. ايئن سمنڊ جي اندر اها صلاحيت رکي ڦٽي ڪين ۽ ان کي ايتري اجازت ڏني اٿم ته هنن کي

جيڪي توهان جي اثر هيٺ اچن، نيڪي قبول، انهن پنهنجي ڀلائي حاصل ڪري ورتي، پر جيڪي توهان سان مقابلي ۾ اچن، تن کي توهان درگذر ڪري ڇڏي ڏيو. باقي توهان کي جيڪڏهن ڪم ڪرڻ نه ڇڏين، نه ڇڏين ڪم ڪرڻ ته پوء توهان ٻيء جاء تي ڪم ڪريو، ٻيء جاء تي نه ڇڏين ته پوء مقابلو ڪري پنهنجو توهان دڳ بڻايو رستو ٺاهيو. هي مڪي سورت آهي، انهي ۾ جنگ جو ڪونه هو حڪم. اصل ڳالهه اها آهي تنهن ڪري هتي انهي قسم جا مضمون آهن من عمل صالحا فلنفسه جيڪو نيڪي جو ڪم ڪري سو پنهنجي نفس لاء من اساء جيڪو برو ڪري فعليها اها بلا نفس جي انهي تي پوندي مطلب هي آهي ته ڪم ڪرڻ واري کي ڪم جو نفو پهچي ٿو الله تعالا کي ڪهڙي ضرورت آهي تنهنجي ان ڪم جي جيڪڏهن برائي ٿو ڪرين ته الله تعالا تي ڪهڙو برو اثر پوندو ان برائي جو بدلو توکي پنهنجي هٿون آڏو ايندو من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء ثم الي ربڪم ترجعون پوء توهان کي رب ڏي موٽايو ويندو اتي پهچي توهان کي برائي ۽ ڀلائي جو نقشو سارو نظر ايندو ته هي نتيجو نڪتو ولقد آتينا اسان ڏنوسين بني اسرائيل کي ڪتاب ۽ حڪم حڪومت نبوت پيغمبري رزقناهم من الطيبات سٺيون شيون رزق فضلناهم علي العالمين جهان وارن تي هن کي فضيلت ڏنيسين فضائل جزئي هنن کي عجيب عطا ڪياسين هن جي غذا سٺي هن جي آب و هوا سٺي، کاڌا پيتا اچا، زمين ڀلي. اهو شام جو ملڪ اهڙو جو عجيب. باغات ئي باغات. رب فرمائي ٿو ايڏو اسان احسان هن سان ڪيو، آتيناهم بينات من الامر، کي کليل دين جون ڳالهيون، صاف چٽيون، بلا شبهه، جنهن ۾ ڪنهن قسم جو شڪ شبهو نه. فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم، چئي ٿو ته پوء هلندي هلندي اختلاف ڪيون، جڏهن انهن ۾ علم آيو. معنيٰ، جڏهن هنن ۾ پوء سمجهه پيدا ٿيندي وئي. بغيا بينهم هڪ ٻئي ۾ ضد ڪيون، هڪ ٻئي ۾ حسد ڪري ۽ پوء مقابلي ۾ آيا، نفسانيت ڪيون پاڻ ۾، فرقا بڻجي ويا، ائين ٿي پيو. ان ربڪ يقضي بينهم يوم القيامت الله تعالي فيصلو ڪندو قيامت جي ڏينهن انهن جو فيما ڪانوا فيه يختلفون ثم جعلناڪ ان کان بعد اها قوم گذاري پوء آندوسين توکي اي نبي توکي تنهنجي قوم کي اٿاريوسين علي شريعت من الامر توسان به ايترا وقت ايترو سال انهن جهڳڙو ڪيو هڪڙو رستو هو شريعت جو انهي تي تو کي آندوسين فاتبعها پوء تون انهيء راهه تي هل، ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون اهي جاهل جيڪي مڪي جا مشرڪ آهن انهن جي مرضي تي نه هل، تنهنجو رستو سڌو آهي، نادان ماڻهن جي ڳالهه کي نه قبول ڪر. انهم لن يغنوا عنڪ من الله شيئا پوء جيڪڏهن اها ڳالهه ته الله جي طرفان آيل تڪليف کي ذري به نه ٽاريندا اهي متان انهن بي فرمانن جي رعايت ڪرين ۽ تون پنهنجي دين کان ٿورڙو هٽي وڃين يا ڪم ۾ ڪجهه تون سستي ڪرين، ائين نه ٿئي. بي فرمان جي ڪري ۽ ظالم جي ڪري پنهنجي دين جي ڳالهه کي نه ڇڏبو، نه ته اهي الله تعاليٰ کان ڪو نه بچائيندا توهان کي، جي انهن جي رعايت ڪري توهان دين ۾ سستي ڪندا آهيو ته، ان الظالمين بعضهم اولياء بعض، ظالم هڪ ٻئي جا دوست هوندا آهن، توهان ظالم نه آهيو ته پوء دوستي ڪيئن رکندو انهن سان، والله ولي المتقين توهان متقي آهيو الله توهان جو رفيق آهي. مطلب هي آهي ته صالحين کي بي پرواهي سان ڪم دين جو ڪرڻو آهي ۽ انهن جي رعايت ڪري دين ۾ سستي ناهي ڪرڻي.

زمين ۽ آسمان کي بيڪار اسان نه بڻايو آهي. وڏي حڪمت سان خاص انداز سان انهن کي پيدا ڪيو آهي. ان جي حالات ۾ توهان غور ڪندو ته توهان کي معلوم ٿيندو. جيڪا شيء الله تعاليٰ بڻائي سا ٺيڪ پنهنجي موقعي تي پيدا ڪئي آهي. هي جدا شيء آهي ته توهان جو علم ۽ سمجهه جيستائين پهچي، پهچندي ويندي، سمجهه ۾ ايندي ويندي ڳالهه، پوء ضرور نتيجو نڪري ٿو. ايئن توهان جي عملن جو به اهڙو نتيجو نڪرندو.

نه ڪو چڱن جي ڳالهه، اضله الله ان کي رستي سڌي کان هٽائي ٿو ڇڏي، عليٰ علم، عليٰ علم معنيٰ خدا ڄاڻي ٿو انهي کي ته هي گمراهه ٿي ويو، وختم عليٰ سمعه هاڻي اڳتي هدايت نه ٻڌندو، ڪنن تي مهر، وقلبه دل سان نه سمجهندو، دل تي مهر، وجعل عليٰ بصره غشاوة ۽ ان جي اکين تي پردو، هاڻي اهو ائين ئي ٿي گذاريندو، جو هن نفس کي خدا بڻايو آهي نه، پوء نفس ته هن کي خدا جي ڳالهه مڃڻي پوندي. پوء نفس هن کي جيڪا ڳالهه ٻڌائيندو اهو هن کي مڃيندو. الله جي الله کي مڃي ها، الله تعاليٰ هن کي ٻڌائي ها ته پوء نور اچيس ها نظر ۾. قالوا، پوء چوندا آهن، ما هي الا حياتنا الدنيا، هي ته ناهي ٻيو ڪجهه مگر دنيا جي حياتي آهي، نموت و نحيا، اسان ان ۾ زندگي ٿا گذاريون. جيئن چوندا آهن ته سيرو کاڌو پاتل ڦاٽي، نه پاتل موجود نه سيرو موجود. ائين ته ڪونهي. وما لهم بذلڪ من علم، ڪهڙو آهي هنن کي علم، ان هم الا يظنون، هي ته گمان ٿا ڪن پنهنجو. زماني جو نالو دهر ٿا چون ۽ ڪم ڪندڙ انهي زماني ۾ ان کي ڪو محسوس نٿا ڪن ته ڪير ٿو انهي جهان کي هلائي الله تعاليٰ ٿو فرمائي ان دهر لا تسبوا الدهر زماني کي گار نه ڏجو زماني جو هلائيندڙ مان آهيان پوء مون کي ٿا گاريون ڏيو زماني جو رڳو گردش ٻڌي هو پوء جيڪي چوندا آهن يار حيف آ زماني کي فلاڻ فلاڻ اهڙا اکر ڪندا ڳالهائبا آهن زماني جو هلائيندڙ مان آهيان ان هوا ساهه کي رات کي ڏينهن کي اٿڻ کي ويهڻ کي مان ٿو هلايان تنهن ڪري زماني جي لاء اها گستاخي ڪرڻ الله تعاليٰ جي تقدير لاء ان جي حڪم لاء گستاخي ڪرڻي آهي ائين نه ڪندا ڪريو اذا تتلي عليهم آياتنا جڏهن آيتون اسان جي پڙهيون ٿيون وڃن پيون ما ڪان حجتهم ان کي ٻي ڪا حجت ڪانهي الا ان قالوا هي ٿا چون ائتوا بآبائنا وڌ ۾ وڌ ٽوڙ اها ته ابو اسان کي جيئرو ڪري ڏيو ڏاڏو جيئرو ڪري اڙي پيء ڏاڏا جيڪر جيئرو هجي ته تون اها سيٽ وٺين ڪون ها تون انهن جي قدمن ۾ به ويهڻ جي لائق نه هجين ها ڏاڏا هجي ها جيئرو پوء پيء کي جاء ملي ها

چؤ، الله تعاليٰ توهان کي جيئاري ٿو، هو توهان کي ماريندو، ثم يجمعڪم، توهان کي گڏ ڪندو اليٰ يوم القيامة، لا ريب فيه، ڪو شڪ ڪونهي ان ۾، ولڪن اڪثر الناس لا يعلمون، پر ڪيترا ماڻهو اهڙا آهن، جيڪي ان ڳالهه کي ڄاڻن ڪونه ٿا ۽ سمجهن نه ٿا. اهڙي طرح جا ماڻهو آهن اهي. هڪڙي دفعي جو واقعو آهي، مسلمان نڪتا. حضور انور صلي الله عليه وسلم به هجي، ابوبڪر صديق عمر فاروق به هجي، عبدالله ابن ابي اهو مديني منوري جي ڳالهه آهي مڪي مڪرمه هجرت ٿي وئي آهي هاڻي اتي سارا مديني ۾ غزوه بني مصطلق هي اهو به هيو انهن منافق به هيو منافق مسلمان هوندا هئا ظاهر ۾ اندر ۾ پيا سڙندا هئا هڪڙو کوهه هو هن جو نالو مريسيع مريسيع. پوء ابن ابيء پنهنجو غلام موڪليو ته اتان پاڻي کڻي اچي. پوء اتان ويو پاڻي ڀرڻ. پوء جڏهن آيو، جڏهن موٽي آيو، چيائين ته تو کي ڪنهن جهليو هو؟ اي دير ڇو ڪئي ايتري؟ چيائين مون کي جهليو هو عمر بن خطاب. کوهه جي مٿان ويهي رهيو هو. پوء ٻئي ڪنهن کي نه ڇڏيائين.

هاڻي مثال ٿو ڏي ڪافر منافق چئي ٿو سمن ڪلبڪ ياڪلڪ اسان جو مثال اهڙو آهي ڪتي کي ٿلهو ڪر ته توکي کائي گندو منحوس عمر فاروق کي اها خبر پئي

حق سچ جي ڳالهه انا ڪنا نستنسخ ما ڪنتم تعملون اسان لکندا ويندا هئاسين جيڪي توهان عمل ڪندا هيؤ اما الذين آمنوا اهي ڳالهيون هاڻي اسان کي سمجهڻ ۾ تمام آسان ٿيون لڳن اڳئين دور ۾ اڃا ڪجهه سمجهندا هئا چوندا هئا ماڻهو ته ڪير لکندو آهي ڇا تي ٿا لکن ڪهڙيون ڳالهيون نه پنو نه ڪاغذ نه ڪتاب نه همرا نه قلم ڪاٿي آهي اهو لکڻ پڙهڻ پر هاڻي ٽيپ رڪارڊ ۾ نه قلم نه ڪاغذ نه ڪتاب اهو ڪيئن ٿو لکجي پيو الله تبارڪ وتعاليٰ جا ملائڪه ملڪوت ۾ به اهڙو هڪڙو انتظام روحاني آهي جنهن ۾ لکجن ٿا اهي دفتر ظاهر ٿي بيهي رهندا ڪهڙي مشڪل ڳالهه آهي اها اما الذين آمنوا وعملوا الصالحات جن عمل ڪيا نيڪين جا ڪم ڪيا الله تعاليٰ هن کي پنهنجي رحمت ۾ داخل ڪندو ذالڪ الفوز المبين اهو پڌرو آهي صريح الله تبارڪ تعاليٰ جي طرفان فوز ۽ ڪاميابي آهي اما الذين ڪفروا جن ڪفر ڪيو افلم تڪن آياتي تتليٰ عليڪم انهن کي چيو ويندو ٻڌائي پوء ته بابا توهان کي جو هتي جهنم جي سزا لڳي آهي سو توهان کي اتي آيتون قرآن جون ڪونه پڙهي ٻڌائبيون اها ڳالهه سمجه ۾ توهان کي ڪانه آئي اتي هنن کي اها پڇندا ڪڇندا اهو چوندا سائين ها قرآن ته اسان وٽ آيو سڀ ڳالهه ٿي وئي جي آئي ته پوء توهان ڇو نه اتي ٻڌي ڇو نه توهان سمجهي هاڻي توهان ڪهڙي خيال تي هتي دانهون ٿا ڪريو ڀلا سزا توهان کي ڪا وڌيڪ لڳي آهي

بابا ڳالهه هوندي آهي يقين تي. ماڻهو يقين جي بنياد تي ٿو ڪم ڪري. اسان کي انهن عذاب ۽ ڌمڪين جو يقين ڪونه ٿو اچي. سمجهون ٿا ته الائي ڇا آهي. تنهن ڪري اسان ائين ڪيو. بدا لهم سيئات ما عملوا پوء ظاهر ٿيندو برائي انهن ڪمن جي جيڪا هنن ڪئي. حاق بهم ما ڪانوا به يستهزئون جيڪي هنن مسخري ڪئي اٿلي پئي اها بلا انهن تي. قيل اليوم پوء هنن کي چيو ويندو اڄ الله تعاليٰ جي طرفان حڪم ٿيندو هنن کي چون ته توهان کي وساري ڇڏيوسي. جيئن توهان هن ڏينهن جي ملاقات کي وساريو هو وماواڪم النار هاڻي توهان جي جاء آهي جهنم جي جاء ومالڪم من ناصرين ڪو مددگار ڪونهي ذالڪم بانڪم اتخذتم آيات الله هزوا توهان الله تعاليٰ جي آياتن کي مسخري ڪري ورتو هو سمجهندا هو ته قرآن شريف ڪا شيء نه آهي توهان کي دنيا جي حياتي ايڏو مغرور بڻايو حالانڪه ڇا هيو توهان وٽ دنيا ۾ نه ڪي توهان جي توبه قبول ڪئي ويندي

هي قرآن شريف ڏئي ماڻهن کي هدايت جو راهه ڏيکاريو آهي ۽ رب تبارڪ و تعاليٰ فرمانبردارن جي لاء ايڏو وڏو هڪڙو وسيع جهان عزت جو خلقيو آهي دعا آهي ته الله تعاليٰ اسان کي توهان کي آخري ۽ دنيا جي عزت عطا فرمائي

دڙن جي قطارن ۾ اهو هڪڙو علائقو هيو. احقاف کان وٺي نصيبين تائين اهو هڪڙو وڏو ملڪ آهي.

جا جن حضور انور صلي الله عليه وسلم جن وٽ آيا انهن هتي اسلام به آندو هيو سڀني امتن جي گڏجاڻي ۽ مرڪزي حيثيت عرب کي ملندي

اهڙي طرح الزام طور آخرت لاء دنيا ۾ هڪڙيون طاقتون پنهنجي پنهنجي خيال تي مفروضه طاقتون مقرر ڪري ۽ عجب هنن جي عقل جي تباهي جو جو پاڻ کان درجي ۾ گهٽ شيون اڪثر بت پٿر وڻ سج، چنڊ اهڙي قسم جون شيون هنن پنهنجا معبود ۽ نفعي نقصان جا مالڪ سمجهي انهن جي سهاري تي دنيا جي زندگي رکي آهي. رب تبارڪ وتعاليٰ اهڙو نه آهي جو انهن جي غلطي ڪري پنهنجي عنايت کي بند ڪري. ان ته فرمايو ڪلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربڪ وما ڪان عطاء ربڪ محظورا ايڏين غلطين کان بعد بعد به الله تعاليٰ هر ڪنهن جي مدد ڪري. کيس مڃي سندس مقرر طريقي سان ته به الله جي مدد جيڪو بلڪل غلطي ڪري خدا جي مڃوتي ۾ تڏهن به تخليقي جيڪي به عنايتون الله جون آهن انهي ربوبيت ۾ رب تعاليٰ ڪنهن سان ڪين گهٽايو آهي انهي شيء هنن کي مغرور بڻائي ڇڏيو. پر رب انهن کي حقيقتون پيش ڪيون، نبين سڳورن جي ذريعي، پنهنجي ڪتابن جي نازل ڪرڻ سان انهن کي هدايات ڏنا ته اٿي هي پنهنجي غلطيء کي دفع ڪن ۽ الله سان تعلق رکن، ذهن پنهنجي کي مضبوط ڪن، مگر هي خام ذهن جا ماڻهو، الله کان سواء ٻين جي پوڄا ڪرڻ وارا، جن کي ڪا قدرت ڪانه، ڪنهن شيء کي ٺاهي سگهن. ٻيو ته ٺهيو پر مک هڪڙي ان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه مک جيڪڏهن هنن کان ڪا شيء کسي وڃي ته اها به نه ڇڏائين هاڻ انهن کي جو پنهنجو معبود ٺهرائجي ته ڪيتري نه قدر حماقت آهي عقل جو ڏيوالو آهي انهي جي سهاري تي اٿي چون ٿا جيئن دنيا جي زندگي اسان گذاريون ٿا تيئن آخرت ۾ به اهي اسان کي بچائيندا رب تعاليٰ فرمائي ٿو ته ايڏي ڳالهه توهان ڪريو ٿا، نبي ٻڌائين ته، ارئيتم، خبر ڏيو، ما تدعون من دون الله، الله کان سواء جن کي توهان سڏيو پڪاريو آهي، ۽ انهن کي توهان پنهنجو حاجت روا سمجهيو آهي، اروني ماذا خلقوا من الارض، ڏيکاريو ته زمين ۾ انهن ڇا ٺاهيو آهي؟ ڪا قدرت ڪائناتي انهن جي ظاهر ٿي آهي ڇا؟ يا ام لهم شرڪ في السماوات يا آسمان ۾ الله تعاليٰ سان ڀائيوار آهن تڪوين فضائي انهن جي قبضي ۾ آهي ڪنهن ستاري جو لاهڻ اڀارڻ ڪنهن سج چنڊ کي هيٺ مٿي ڪرڻ ايتوني بڪتاب من قبل هذا آڻيو توهان هن باري ۾ ڪو دفتر جيڪو اڳي هجي او اثارت من علم يا ڪا علمي مضمون اهڙو مضمون علمي پيش ڪيو مضمون نقل ڪريو اثارت معنيٰ نقل علم معنيٰ ڪو مضمون ڪو مضمون نقل ڪري ڏيو ڪنهن اڳين جو ان ڪنتم صادقين جيڪڏهن سچا آهيو ته توهان وٽ نه دليل عقلي آهي نه دليل نقلي آهي آخر انهي ڳالهه کي تسليم ڪيئن ٿا ڪيو انهي جو عقيدو ڪيئن ٿا پاڻ وٽ رکو عقيدو ته ڪنهن مضبوط شيء تي هوندو آهي عقيدي جو بنياد وهم ۽ گمان تي نه ٿيندو آهي اهڙي طرح توهان دنيا جي دستور ۾

چئجي ٿو انهن کي ڪو پتو هجي جن کي توهان پنهنجو مالڪ سنڀاليو آهي اهي ته توهان جي حاجت نٿا روا ڪن حاجت روائي جي لاء ٻڌڻ شرط آهي هو توهان جو سڏ ئي نٿا ٻڌن وري جيڪڏهن سڏ ٻڌن ته قوت قدرت نه رکن جيڪو غير انسان کي مدد ڪندو آهي تنهن ۾ ڪجهه طاقتون هونديون آهن قوت به هجي علم به هجي، ڄاڻ ناهي ته ڪيئن خبر پوندي مدد جي ته ڪاٿي اسان مدد پهچايون. ۽ ان جي لاء قوت قدرت به هجي ته ان کي جيڪڏهن ڪو مظلوم آهي ته ان کي آزاد ڪرائجي اهڙي طاقت به ضروري آهي

پيء پٽ کان بيزار، مرد زال کان بيزار، ڀاء ڀاء کان ڀڄي پري ٿيندو. اتي سخت مدد جي حاجت هوندي. پوء اهي ويچارا معبود پنهنجي انهن عابدن کان مدد ته ٺهيو رهندو دشمن ٿي بيهندا الله تعاليٰ انهن سڀني کان ڳالهرائيندو

هو چوندا، اسان توهان جي هيڏي عبادت ڪئي، توهان جون خدمتون ڪيون، توهان جي نالن تي خيراتون ڏنيون، اڄ توهان اهڙي وقت ۾ اسان سان اعانت نٿا ڪيو. هو چوندا، اسان کي ته پتو ئي ڪونهي. رب تعاليٰ انهن کي شرمسار ڪندو. وَإِذَا تُتْلَيٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا جڏهن اسان جون آيتون انهن کي پڙهي پئي ٻڌائجن بينات کليل قال الذين ڪفروا ڪافر پيا چون للحق لما جاءهم جڏهن حق انهن وٽ پهتو هذا سحر مبين چون پيا هي جادو آهي پڌرو قرآن پاڪ کي چون جادو آهي جادو ۾ هڪڙو اثر ٿيندو آهي واقعي ماڻهو جي ذهن تي اثر پوندو آهي ان جو عقل خراب ٿي ويندو آهي جادو جي ڪري

۽ افتراء هن کي هن پنهنجي هٿرادو بڻايو آهي افتراء هو اصل ۾ اهو اصل جو هوندو آهي ڪري اهو هٿرادو ٺاهي آيو آهي جادو کان پوء اڃا ڪبي ڦير جادو به ڪن عاملن جا ڪي اهڙا اکر آهن ٺهيل ڪي چٽڪلا آهن جيڪي پنهنجي تاثير سان محفوظ آهن اڃا گندو اکر ڳالهائڻ هٿرادو قرآن بڻائي آيو آهي معنيٰ بي اثر آهي الله ڏي منسوب ڪري خواهه مخواهه طوفان پيو کڻي دنيا جا ماڻهو اڄ قرآن پاڪ جي دستور کي قرآن جي قانون کي بي وزن بڻائڻ جي لاء قول قديم يا ڪي ٻيا اهڙا اکر لڳائي بي وزن ڪرڻ جي ڪوشش ڪندا آهن هنن به ائين بي وزن ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي. ڪفر جو نسل اڄ تائين ساڳو هليو پيو اچي. انڪار جو خاندان اهو ئي آهي. قل ان افتريته جيڪڏهن مان انهي کي هٿرادو ٺاهي آندو آ نبي تون ٻڌائين فلا تملڪون لي من الله شيئا پوء توهان منهنجي ڀلي لاء الله جا الله وٽ ته ڪنهن شيء جا مالڪ نه ٿيندؤ پوء ڪير منهنجو ڀلو ڪندو الله کان سواء ٻيو اها ڳالهه ته مان وٽ فرضي آ، مقرر ٿيل آ ته خدا کان سواء ٻيو ڀلو ڪونه ڪندو. هاڻي اهڙي رب تي جيڪڏهن مان هٿرادو پنهنجو ڪوڙ ٻڌندس ته پوء توهان کي ته اڃا سهارو آهي. بت، پٿر، حاڪم، بادشاهه، جن کي سجدو ٿا ڪريو، ان جي چوڻ تي هلو ٿا، اهو سهارو توهان کي ته آهي، ذهني طور هينئر. پر آخرت ۾، جڏهن مان هتي انهن سڀني جو انڪار ٿو ڪيان، الله کانسواء ٻيو ڪير منهنجو ڀلو ڪندو؟ پوء جيڪڏهن مان انهيء تي ڪوڙ ٻڌو ته ڇا ٿا سمجهو؟ ڪو آسرو تنهنجي معنيٰ مان کي ڪونهي، توهان کي ڪجهه آسرو ته آهي، ڇا آهي سمجهه توهان جي؟ ذري ذري معاملي ۾ مان خدا جو خوف ٿو ڪريان، گهڙيء گهڙيء توهان کي الله جي ڳالهه ٿو ٻڌايان ۽ ايندڙ عذاب کان توهان کي ڊيڄاريان ٿو، رب جي طرفان آيل معجزات توهان کي ڏيکاريان ٿو. ايڏي ماڻهوء تي توهان ڪوڙ جو طوفان ٿا لڳايو ته ڪوڙ ٻڌي آيو آهي هي توهان جو عقل آهي توهان جي سمجه آهي ڀلا جيڪڏهن مان ڪوڙ کي سچ بڻائي ۽ توهان کي پنهنجو تابع ڪري وٺان ته پوء توهان خدا جي غضب ۽ قهر کان جيڪو خدا جو قهر ۽ غضب ڪوڙن تي پوندو ان کان نجات ڏياريندؤ مون کي جڏهن الله تبارڪ وتعاليٰ برائي پهچائڻ جو ارادو ڪري پوء توهان مون کي نيڪي ڪرائي ڏيندؤ چاليهه سال عمر مان توهان وٽ گذاري، توهان پوري طرح جاچي ڏٺو آهي، تقويٰ، طهارت، ادب، اخلاق، وعدي وفائي، غريبن جي خدمت، رنن زالن تي ٻاجهه، مسڪينن ۽ يتيمن جي پرگهور، ايترو هڪڙو لقد لبثت فيڪم عمرا سنين، سالن جا سال مان عمر گذاري توهان وٽ. توهان وٽ ته هڪڙو رڪارڊ قائم ٿيل آهي رسول الله صلي الله عليه وسلم جو ان هوندي به توهان اڄ وري معاذ الله هن کي ڪوڙو يا هن کي جادوگر يا ساحر يا شاعر آخر ڪهڙو عقل آهي هڪڙي ماڻهو جو انسان جڏهن بضد ٿو ٿئي ائين پهرين عقل تي حملو

نماز جو شعبو، روزي جو، حج جو، زڪوات جو، تقويٰ جو، طهارت جو، سچ جو، امانت جو، جنهن شعبي ۾ غلطي ڪيائين اهو شعبو عقل جو سمجهه ته سڙيل اٿس. اهي سڀ هڪڙيون روشنايون خدا جي طرفان. چئبو ته انهيء قسم جو بلب ۽ بتي هن جي قلب ۾ ڪانه ٿي ٻري تڏهن ته انهيء شعبي جو گناهه ڪئي بيٺو آهي يڪو. بس اهو هڪڙو اصول مان ٻڌائي ڇڏيو. ماڻهو پنهنجي زندگي کي جاچي ڏسي. آيا منهنجي زندگي ۾ ڪو شعبو گناهه جو به آهي يا سڄي سيف آهي زندگي صاف جيڪڏهن آهي ته سمجهي ته اهو عقل جو پاسو سڙيل آهي پوء ڪوشش ڪري الله کان سوال ڪري ته مونکي اهو عقل جيئرو ڪري ڏي عقل چئبو آهي ڏاوڻ کي اٺ جو ڇڙواڳ ٿي ڀڄي تنهن کي گوڏو ٻڌي ڇڏ هن کي چئبو آهي عقل عقال ان کي چئبو آهي عربيء ۾ اهو پوء اٺ جو ڏاچن جو گوڏو ٻڌي

جيڪو تڪذيب ڪريو ٿا قرآن جي باري ۾ جادو ڪهانت وغيره جهڙو توهان بحث گفتگو ڪريو ٿا افاضو چئبو آهي بحث بحث ۽ گفتگو کي وهو الغفور الرحيم الله تعاليٰ بخشڻ وارو مهربان آهي باز اچيو بخشجي وڃو مهرباني ۾ اميد ڪريو رحم سان همڪنار ٿيو غضب جي پاسي ڏي ڇو ٿا وڃو وهو الغفور الرحيم جو مطلب اهو آهي. اڃا نبي ٻي ڳالهه ٻڌائي ڏين سمجهائڻ جا طريقا منهنجي ڳالهين کان ڀڄو ڇو ٿا قل ما ڪنت بدعا من الرسل مان رسولن منجهان ڪو نئون رسول ته ڪونه آهيان ماڻهن جي دعوت توحيد جي مان پهرين ته دنيا ۾ ڪانه شروع ڪئي آهي اهو ته دستور آهي هڪڙو هيترا سوا لک رسول گذريا آهن مان به انهن رسولن منجهان هڪڙو پويون رسول هينئر ٿي آيو آهيان اها اهڙي ڳالهه ڪانهي جيڪا دنيا ڪنن سان نه ٻڌي هجي اکين سان نه ڏٺي هجي جو توهان هينئر اعتراض ٿا ڪريو پر جي نبي سچ پچ نئون رسول هجي ته اهو نئون رسول هجڻ ڪو انڪار جو باعث ٿورو ئي آهي. ڪوشش ڪري تحقيق ڪجي ته اهو جو اسان کي پيغام ٿو ڏئي ڪيتري قدر صحيح آهي ڪي نه نئون رسول آهي نئين شيء ته اگر ڦٽي ڪر نئين شيء کي ڦٽي ته ڪونه ڪبو آهي بدعا من الرسل ڪو سبب تڪذيب جو نه آهي جيڪڏهن ٿي پوي نئون رسول تڏهن به ته ان ۾ ڪوشش ڪري پنهنجي ذهن کي صاف رکي ان حقيقت تي پهچڻو آهي پر هيء ڳالهه توهان جي لاء آسان آهي ته مان نئون رسول آهيان

اها به مون کي خبر ڪانهي، ولا بڪم توهان سان ڇا ٿيندو مون کي به خبر نه آهي اها. ممڪن آهي ته توهان هدايت وارا ٿي پوء چڱا ٿيو. ان اتبع باقي هڪڙي ڳالهه سو آهي الله تعاليٰ جيڪي مون کي پنهنجي طرفان وحي ٿو موڪلي، حڪم ٿو موڪلي، انهيء جو تابعدار ضرور آهيان. اهي سو ڳجهه جون ڳالهيون الله تعاليٰ موڪلي ٿو، جي مان توهان جي آڏو پيش ٿو ڪريان. ان اتبع الا ما يوحيٰ اليّ. مان ٻي ڳالهه جو تابع ناهيان، جيڪي مون ڏي حڪم اچي ٿو اهو. وما انا الا نذير مبين، نه آهيان مان مگر ڊيڄاريندڙ پڌرو. کلي توهان کي ڳالهيون ٿو ٻڌايان، صاف. ڪا به اهڙي ڳالهه نه آهي، جنهن ۾ ڪو شڪ شبهو ڪجي يا توهان کي منجهيل ۽